بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ رىياسەتچىلىكىدە مەن ئىرادە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە. تۆۋەندە ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەرتىبى بويىچە ئالدى بىلەن قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلايسىلەر. بۈگۈنكى قىسقا خەۋەرلىرىمىزنى ئۆز مۇخبىرىمىز جەۋلان تەييارلىغان. ياۋروپا مۇخبىرى تاراتقۇسىنىڭ ئون سەككىزىنچى ماي كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە مەلۇم بولۇشىچە بېلگىيە پارلامېنت ئەزاسى ۋىۋىيانى تېتېلبائوم روشەن ئابباس بىلەن كۆرۈشكەندە، ئۇنىڭ ھەدىسى گۈلشەن ئابباس قاتارلىق بىگۇناھ تۇتۇلغان ھەم ئىز-دېرىكى بولمىغان ئۇيغۇرلارنى قۇتۇلدۇرۇشقا پۈتۈن كۈچى بىلەن ياردەم قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ باشلىقى روشەن ئابباس خانىم ئون ئىككىنچى ماي كۈنى بېلگىيە ئاخباراتچىلار كۇلۇبىدا ئۆتكۈزۈلگەن ھەدەمنى ئىزدەش ناملىق فىلىمنى قويۇش پائالىيىتىدە سۆز قىلىپ، ھەدىسى گۈلشەن ئابباسنىڭ ئىككى مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ بىر ئەزاسى بولۇش سۈپىتى بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى ئېيتقان. بېلگىيە پارلامېنت ئەزاسى ۋىۋىيانى بۇ فىلىمنى كۆرۈپ ناھايىتى ئازابلانغانلىقىنى دەل مۇشۇنداق پاجىئەلەر تۈپەيلىدىن مىللىي كەمسىتىشكە قارشى كۈرەش قىلىش كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن ئۇ يەنە روشەن ئابباسنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن مۇنداق دېگەن بىز سىزگە ھېسداشلىق قىلىمىز ھەم سىزنى قەتئىي قوللايمىز ئەلۋەتتە بىز بىرەر ئېغىز گېپىمىز بىلەن ھەدىڭىزنى قۇتۇلدۇرۇپ چىقالمايمىز خىتاي ھاكىمىيىتىنىمۇ ئۆزگەرتەلمەيمىز ئەمما بۇنىڭ ئۈچۈن كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە تىرىشىمىز، بۇ ناھايىتى مۇھىم. مەسىلەن، مەن كىيىم ئالماقچى بولسام، ئەگەر ئۇنىڭ خىتايدا ئىشلەنگەنلىكىنى بىلسەم، ئۇنى قويۇپ قويىمەن. بىز ھېچ بولمىسا مۇشۇنى بولسىمۇ قىلالايمىز، دېگەن. روشەن ئابباس خانىم ھەدەمنى ئىزدەش ناملىق فىلىمدە ھەدىسى گۈلشەن ئابباس يولۇققان تىراگېدىيە ئارقىلىق تۇتقۇندىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئىز دېرەكسىز يوقىتىۋېتىلىش خەۋپىنى دۇنياغا ئاڭلاتقان، بېلگىيەدىكى سىياسىي ھاياتىدا كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى بىلەن ئەڭ كۆپ شۇغۇللانغان پارلامېنت ئەزاسى ۋىۋىيانى روشەن ئابباسنى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە قارشى كۈرەش قىلغۇچىلارنىڭ ئۈلگىسى ۋە ئىلھامچىسى دەپ تەرىپلىگەن.
BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل بەچلېت بەشىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا خىتايغا زىيارەتكە بېرىپ، ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالىنى كۆزدىن كەچۈرمەكچى بولغانىدى. نۆۋەتتە بۇ زىيارەت ئۆز قەرەلىدە ئېلىپ بېرىلىشقا مۇقىملاشقان بولسىمۇ، زىيارەتنىڭ قانداق ۋە قايسى شەكىلدە بولۇشى خەلقئارا تاراتقۇلارنىڭ دىققەت نۇقتىسىغا ئايلانغان. فرانسىيە ئاگېنتلىقىنىڭ جەنۋەدىن خەۋەر بېرىشىچە، مىشېل بەچلىت بۇ ئاينىڭ ئاخىرى خىتايغا بېرىپ، يىللاردىن بېرى كۈتۈپ كەلگەن زىيارەت، جۈملىدىن ئۇيغۇر رايونىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالىنى كۆزدىن كەچۈرىدىكەن. مىشېل بەچلىت ئىشخانىسى باياناتچىسىنىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇ ئاينىڭ ئاخىرىدا مىشېل بەچلىت خىتاينى بىر ھەپتە زىيارەت قىلىدىكەن ئاۋۋال گۇاڭجوغا ئاندىن ئۇيغۇر رايونىغا بارىدىكەن بېيجىڭدا يۇقۇمنى قامال قىلىش داۋاملىشىۋاتقان بولغاچقا ئۇ يەرگە بارمايدىكەن ئۇ يەنە مىشېل بەچلىتنىڭ خىتايدا زىيارەتتە بولىدىغان كۈنلەردە خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقىنى سۆھبەت تېمىسىنىڭ ئاساسەن دۇنيا ۋە رايون خاراكتېرلىك كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرىدىن بېرى خەلقئارادىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنى ئۇيغۇر رايونى ھەققىدىكى دوكلاتنى ئېلان قىلىشقا چاقىرىپ كەلگەن ئىدى مىشېل بەچېلېت ئىشخانىسى باياناتچىسى بۇ دوكلاتنىڭ بۇ قېتىملىق زىيارەتتىن بۇرۇن ئېلان قىلىنمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ھەم قاچان ئېلان قىلىنىدىغانلىقى ئۇچۇرىنىمۇ بەرمىگەن ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، خىتايمۇ بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ئەزاسى بولغانلىقى ئۈچۈن مەزكۇر دوكلات تەييارلانغاندىن كېيىن ئۇلارنىڭ كۆرۈشىگە سۇنۇلىدىكەن، خىتاي تەرەپمۇ ئۇنىڭغا كۆز قارىشىنى بىلدۈرىدىكەن. بۇ باياناتچى يەنە مىشېل بەچېلېت زىيارەت ئۆمىكىنىڭ خىتاي دائىرىلىرى بىلەن ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى توغرىلىق سوئال سورايدىغانلىقىنى، ئۇلار بىلەن بولغان سۆھبەتتىن ئالغان ئۇچۇرلارنى كىشىلىك ھوقۇق دوكلاتىغا كىرگۈزىدىغانلىقىنى، شۇڭا بۇ دوكلاتنى خىتاينى زىيارەت قىلىشتىن بۇرۇن ئېلان قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بۇ باياناتچىنىڭ سۆزىدىن قارىغاندا بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا قىسقىلا زىيارەتتە بولىدىغانلىقى ئۇيغۇر رايونىدىكى خىتاي ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقى ئۇلارنىڭ پىكرىنى ئالىدىغانلىقى مەلۇم كۆزەتكۈچىلەرنىڭ تەھلىل قىلىشىچە بۇ ئۇچۇرلاردىن مىشېل بەچېلېتنىڭ بۇ قېتىملىق زىيارەتنى خىتاي ئەمەلدارلىرى كۈتكەن شەكىلدە ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى پەرەز قىلغىلى بولىدىكەن

پارتىيە ئونىنچى نۆۋەتلىك كومىتېتى ئۈچىنچى ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى ئىزچىللاشتۇرۇشنى، شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭنى قانۇن بىلەن باشقۇرۇش ئىدىيەسىنى يېتەكچى قىلىشنى، ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇشنى، ئەسەبىيلىككە قارشى زەربە بېرىشنى تەكىتلىگەن. ما شىڭرۇي يەنە بۈگۈر ناھىيە ۋە خوشۇت ناھىيەلىك ساقچى ئىدارىلىرىنى كۆزدىن كەچۈرۈپ، ئۇلاردىن ھال سورىغان ھەمدە نۆۋەتتىكى ۋەزىيەتتە تېررورلۇققا قاتتىق زەربە بېرىپ، مۇقىملىقنى قوغداشتەك يۇقىرى بېسىملىق ھالەتنى ساقلاشنى ۋە ئۇنى دائىملاشتۇرۇشنى تەلەپ قىلغان. ما شىڭرۇي ئون تۆتىنچى ئون بەشىنچى ماي كۈنلىرى ئۈرۈمچىدە پارتىيە ئونىنچى نۆۋەتلىك كومىتېتىنىڭ ئۈچىنچى ئومۇمىي يىغىنىنى ئېچىپ ئارقىدىنلا بايىنغولىن ئوبلاستىغا بېرىپ بۇ يىغىننىڭ روھىنى يەتكۈزۈش سەپىرىنى باشلىغان ۋەزىيەتكە يېقىندىن دىققەت قىلغۇچىلارنىڭ بىلدۈرۈشىچە ما شىڭرۇينىڭ بۇ قېتىم بايىنغولىن ئوبلاستىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشى بۇ جاينىڭ ئىستراتېگىيە ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتىكى ئورنىغا ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن ئۇ بىر ياقتىن مەسچىتلەرنى زىيارەت قىلىش ئارقىلىق مۇقىملىقنىڭ ئىدىيە ئاساسىنى كۈچەيتمەكچى بولغان بولسا ساقچى ئىدارىلىرىدىن ھال سوراپ ئۇلارغا مەدەت بېرىش ئارقىلىق مۇقىملىقنى قورال كۈچى ۋە زوراۋانلىق ۋاسىتىسى ئارقىلىق قوغداشنى مەقسەت قىلغان ئامېرىكىدىكى تاراتقۇلارنىڭ خەۋەر بېرىشىچە ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيىسى ئاۋىياماتكىلىرى خىتاينىڭ شەرقىي دېڭىز چېگرىسىغا توپلانغان ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيەسى تەتقىقات ئىنستىتۇتى پاراخوت ئەترىتىنىڭ كۆزىتىش نەتىجىسىدىن قارىغاندا ئامېرىكىنىڭ ئابراھام لىنكون رونالد رېگان ناملىق يىراق مۇساپىلىق ھۇجۇمچى ئاۋىئاماتكىلىرى ياپونىيە تەيۋەن فىلىپپىن ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى دېڭىز تەۋەلىكىدە ھەرىكەت قىلماقتا ئىكەن بۇ ئاۋىئاماتكىلار ئىچىدە ئامېرىكا ترىپولى ناملىق ئاۋىئاماتكىلار نىسبەتەن كىچىك تىپتىكى ئاۋىئاماتكىلار بولسىمۇ ھۇجۇمچى ئايروپىلانلارنى قوندۇرالايدىكەن ۋە جەڭ ۋەزىيىتىگە ناھايىتى تېز ماسلىشىپ تېز ھۇجۇم قوزغىيالايدىكەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە خىتاي ئارمىيىسى بەشىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنىدىن سەككىزىنچى كۈنىگىچە تەيۋەننى شەرقتىن ۋە غەربىي جەنۇبتىن قورشاش ۋەتەننى بىرلىككە كەلتۈرۈش مانېۋىرى ئەپ بارغاندىن كېيىن ئامېرىكا پورت رويال ئاۋىياماتكىسى بۇنىڭغا ئىنكاس قايتۇرۇپ بەشىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى تەيۋەن بوغۇزىدا پائالىيەت ئەپ بارغان نۆۋەتتە خىتاينىڭ لياۋنىڭ ناملىق ئاۋىياماتكىسى ئامېرىكىنىڭ ئابراھام لىنكولن قاتارلىق ئاۋىياماتكىلىرىغا يېقىن بىر جايدا ھەرىكەت قىلماقتا ئىكەن ئامېرىكىنىڭ ھۇجۇمچى ئاۋىياماتكىلىرى بەشىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى فىلىپپىن دېڭىز تەۋەلىكىدە ھەربىي تەھدىت سالغۇچىغا ھەددىنى بىلدۈرۈش دېڭىزدا يىراق مۇساپىلىق ھۇجۇم قىلىش مەشىقى ئەپ بارغان. خىتاي دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىكى ۋە دېڭىز ئارمىيىسى بۇنىڭغا تېخى ئىنكاس قايتۇرمىغان. خىتاي خەۋەرلىرى تورىدا بېرىلگەن مەلۇماتتىن قارىغاندا، تاشقورغان ناھىيەسىگە سېلىنغان يولۇچىلار ئايرودرومى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل تۆتىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى پۈتكەن بولۇپ، ئون سەككىزىنچى ماي كۈنى تۇنجى يولۇچىلار ئايروپىلانى سىناق تەرىقىسىدە قونغان. يەتتىنچى ئايدا بۇ ئايرودروم رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلىدىكەن. قونجىراپ ئايرودرومى دەپ ئاتالغان بۇ ئايرودروم ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىل تۆتىنچى ئايدىن باشلاپ سېلىنىشقا باشلىغان ئۇ قەشقەر ۋىلايىتى تاشقورغان ناھىيەسىنىڭ غەربىي جەنۇب تەرىپىدە دېڭىز يۈزىدىن ئېگىزلىكى ئۈچ مىڭ ئىككى يۈز ئەللىك ئۈچ مېتىر كېلىدىغان جايغا سېلىنغان بولۇپ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەڭ ئېگىز ئايرودروم ھېسابلىنىدىكەن ئايرودرومنىڭ كۆلىمى خېلىلا چوڭ بولۇپ ئايروپىلان ئۇچۇش چۈشۈش يولىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئۈچ مىڭ سەككىز يۈز مېتىر كەڭلىكى قىرىق بەش مېتىر كېلىدىكەن يىلىغا بىر يۈز ئاتمىش مىڭ قېتىم يولۇچى كۈتەلەيدىكەن

ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ۋەھشىيلىكلىرىنى قاتتىق تەنقىد قىلغان غەرب ھۆكۈمەتلىرىنىڭ بىرى بولسىمۇ لېكىن ئەنگلىيەدىكى بەزى ساقچى تارماقلىرىنىڭ بۇ ۋەھشىيلىككە چېتىشلىق خىتاي ساقچى ئورگانلىرى بىلەن ھەمكارلاشقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلدى ئەنگلىيەدىكى بىر تەن جازاسىغا قارشى تۇرۇش تەشكىلاتى دوكلات ئېلان قىلىپ، ئەنگلىيەدىكى بىر ساقچى مەكتىپىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتكە چېتىشلىق خىتاي ساقچى تارماقلىرى بىلەن ھەمكارلىشىۋاتقانلىقىغا دائىر دەلىللەرنى ئاشكارىلىغان. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر.
ئەنگلىيەدىكى قىيناشتىن قۇتۇلۇش ناملىق تەن جازاسىغا قارشى نوپۇزلۇق بىر كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى ئون ئالتىنچى ماي تەكشۈرۈش دوكلاتى ئېلان قىلغان. دوكلاتتا بەزى پروگراممىلىرىنى ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى پۇل بىلەن تەمىنلەيدىغان ئەنگلىيەدىكى بىر ساقچى ئىنستىتۇتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتكە چېتىشلىق خىتاي ساقچى تارماقلىرى بىلەن ھەمكارلىق ئېلىپ بارغانلىقىغا دائىر دەلىللەرنى ئاشكارىلىغان دوكلاتتا ئېيتىلىشىچە لوندون ساقچى ئىنستىتۇتى ناملىق ئەنگلىيەدىكى بىر خۇسۇسىي شىركەت ھەمكارلىق ئېلىپ بارغان خىتايدىكى ساقچى ئۇنىۋېرسىتېتلىرى ۋە جامائەت خەۋپسىزلىك تارماقلىرىدىن ئاز دېگەندە بىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ساقچى تەربىيەلەش بىلەن چېتىشلىقى باركەن دوكلاتتا ئۇيغۇر ئېلىدىكى ۋەھشىيلىك دۇنيانىڭ قاتتىق تەنقىدىگە ئۇچرىغانلىقى بۇ دەپسەندىچىلىكنى ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭمۇ قاتتىق تەنقىد قىلغانلىقى بىراق شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ھۆكۈمەت بەزى پروگراممىلىرىغا پۇل ياردەم قىلىپ كەلگەن لوندون ساقچى ئىنستىتۇتىنىڭ بۇ ۋەھشىيلىككە جاۋابكار خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك تارماقلىرى بىلەن ھەمكارلاشقانلىقىنى بۇ ئىنستىتۇتنىڭ خىتاي ساقچىلىرىنى تەربىيەلەشكە قاتناشقانلىقى تەكىتلەنگەن خەتەرلىك ئالاقە ئەنگلىيەنىڭ شىنجاڭدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتكە چېتىشلىق خىتاي ساقچى ئىنستىتۇتلىرى بىلەن بولغان ھەمكارلىقى ناملىق دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە لوندون ساقچى ئىنستىتۇتىنىڭ خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك ئۇنىۋېرسىتېتى ۋە خۇنەن ساقچى ئاكادېمىيەسى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ئۇلارنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان دوكلاتتا بۇ ئىككى ئورگاننىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى باستۇرۇشقا چېتىشلىق ئىكەنلىكى، بولۇپمۇ خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خىزمىتى تىبەت بىلەن شىنجاڭغا ساقچى خادىمى تەربىيەلەش ۋە سەپلەشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى، ھەتتا ئۇنىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ھەپتىلىك كۇرس ئېچىپ، درون، يەنى ئۇچقۇچىسىز ساقچى ئايروپىلان يېتەكچىلىرىنى تەربىيەلىگەنلىكىنى بىلدۈرگەن. قىيناشتىن قۇتۇلۇش تەشكىلاتىنىڭ جاۋابكارلىقنى سۈرۈشتۈرۈش ھەرىكىتى دىرېكتورى، مەزكۇر دوكلاتنى تەييارلىغۇچى روزلىن رېنى خانىمنىڭ ئېيتىشىچە، لوندون ساقچى ئىنستىتۇتى خەلقئارالىق ساقچى تەربىيەلەش مۇلازىمىتىنى قىلىدىغان شەخسىي شىركەت بولسىمۇ، بىراق ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتى ئۇنىڭ خىتاي ساقچى تارماقلىرى بىلەن بولغان ھەمكارلىق مۇناسىۋىتىگە دىققەت قىلىشىغا سەۋەب بولغان. روزلىن رېينى ئون يەتتىنچى ماي زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى، ئەنگلىيەدىكى بىر شەخسىي شىركەت بولغان لوندون ساقچى ئىنستىتۇتىنىڭ مۇناسىۋىتى ۋە ھەرىكىتىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلدىن باشلاپ تەكشۈرۈشكە باشلىدۇق. لوندون ساقچى ئىنستىتۇتى خەلقئارالىق ساقچى تەربىيەلەش مۇلازىمىتى قىلىدىغان شىركەت. بۇ خىتاينىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ بىز شىنجاڭنىڭ ئېغىر ۋەزىيىتى ۋە شىنجاڭدا يۈز بېرىۋاتقان ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ بۇ ئىنستىتۇتنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىدىن قاتتىق ئەندىشە قىلىشقا باشلىدۇق چۈنكى ساقچى تەربىيەلەش بۇ ۋەزىيەت بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك شۇنىڭ بىلەن بىز بۇ مۇناسىۋەتنى تەكشۈرۈشكە كىرىشتۇق روزلىن رېينىنىڭ ئېيتىشىچە لوندون ساقچى ئىنستىتۇتى ئۇيغۇر ئېلىدىكى باستۇرۇشقا ئاكتىپ ياردەملىشىۋاتقان ئىككى خىتاي ئورگىنى بىلەن بەش يىللىق ھەمكارلىق كېلىشىمى ئىمزالىغانىكەن. ئۇ مۇنداق دەيدۇ، ئۇلارنىڭ بىرى خۇنەن ساقچى ئاكادېمىيەسى بولۇپ، ئۇنىڭ شىنجاڭ ساقچى ئىنستىتۇتى بىلەن ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى بار. شىنجاڭ ساقچى ئىنستىتۇتى رايونلۇق ساقچى تەربىيەلەش ئورنى بولۇپ، بۇ ئورۇننى ئامېرىكا كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىشتا ئوينىغان رولى سەۋەبلىك جازالىغان. بىز يەنە بۇ ئىنستىتۇتنىڭ خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك ئۇنىۋېرسىتېتى بىلەن ھەمكارلىق مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنى بايقىدۇق ھالبۇكى خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك ئۇنىۋېرسىتېتى خىتاينىڭ نۇقتىلىق ساقچى مەكتىپى بولۇپ بىز بۇ ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ شىنجاڭغا ساقچى خادىمى تەربىيەلەش ۋە سەپلەش خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىدىغانلىقى شۇنداقلا ئۇنىڭ ئامېرىكا ۋە ئەنگلىيە ئېمبارگو يۈرگۈزگەن شىنجاڭدىكى باشقا نۇرغۇن ساقچى تارماقلىرى بىلەنمۇ ھەمكارلىشىدىغانلىقىنى بىلىمىز قىرىق بەش بەتلىك بۇ دوكلاتتا خىتاي بىلەن بولغان ھەمكارلىقنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى تەكشۈرمەيلا ئېلىپ بېرىلغانلىقى ئۇلاردىن ئاز دېگەندە بىر خىتاي ئورگىنىنىڭ شىنجاڭغا چېتىلىدىغانلىقى ئەسكەرتىلىپ ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى مەبلەغ سالغان چەت ئەلدىكى ھەر قانداق ساقچى ياردىمى كىشىلىك ھوقۇق خەۋپىنى باھالاشنى ئۆز ئىچىگە ئېلىشى كېرەك بۇ خىتايغا باغلىنىشلىق بولسا دۆلەتنىڭ شىنجاڭغا ساقچى يۆتكەش پروگراممىسى سەۋەبلىك تېخىمۇ مۇھىم چۈنكى بۇ خىتاينىڭ ھەر قانداق جايىدىكى بىر ساقچىنىڭ بۇ رايوندىكى دەپسەندىچىلىكنى قوللاش ۋە ئۇنىڭغا قاتنىشىشىنى بىلدۈرىدۇ دېيىلگەن دوكلاتتا ئېيتىلىشىچە خىتاينىڭ ھەر قايسى ئۆلكىلىرىدە مەخسۇس ئىشخانا قۇرۇلۇپ شىنجاڭدىكى ساقچىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەر قايسى ھۆكۈمەت ئورگانلىرىغا خىزمەتچى قوبۇل قىلىشتەك بۇ خىل ئۆلكە ھالقىغان نىشانلىق ياردەم پىروگراممىسى خىتاينىڭ ھەر قانداق جايىدا تەربىيەلەنگەن ساقچىلارنىڭ كېيىنرەك شىنجاڭغا ئەۋەتىلىش خەۋپى پەيدا قىلغان ئىكەن قىيناشتىن قۇتۇلۇش تەشكىلاتىنىڭ ئاخبارات دىرېكتورى جوسېف ئىۋانېسنىڭ ئېيتىشىچە ئەنگلىيەنىڭ شىنجاڭدىكى ساقچى تەربىيىلەش بىلەن بىۋاسىتە چېتىشلىقى بارلىقىغا دائىر دەلىل بولمىسىمۇ بىراق خىتاينىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش پروگراممىسى ئۇلاردا ئەندىشە قوزغىغان جوسېف ئىۋانېس ئون يەتتىنچى ماي زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغىنىدا مۇنداق دېدى بىز بىۋاسىتە چېتىشلىقى بارلىقىغا دائىر ھېچقانداق دەلىل بايقىمىدۇق بىز ئەنگلىيە شىنجاڭدىكى ساقچى تەربىيىلەشكە بىۋاسىتە ياردەم قىلدى دېمەكچى ئەمەس بىز بۇنىڭغا ئائىت ھېچقانداق پاكىت كۆرمىدۇق. بىراق بىز شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش پىروگراممىسىدىن بەك ئەندىشە قىلىمىز. بۇ پىروگراممىغا ئاساسەن خىتاينىڭ ھەر قانداق جايدىكى بىر ساقچىنىڭ شىنجاڭغا ئەۋەتىلىش مۇمكىنچىلىكى بار. بۇ باشقا جايلاردىكى ساقچى مەكتەپلىرىنىڭ شىنجاڭ بىلەن بىۋاسىتە باغلىنىشى بار دېگەنلىكتۇر. شۇڭا ھەر قانداق بىر ئەنگلىيە شىركىتىنىڭ خىتاي ساقچىلىرىنى تەربىيەلىشى بۇ رايونغا ۋاسىتىلىق باغلىنىپ قالىدۇ. ئەنگلىيە بىلەن خىتاي ئارىسىدىكى ھەمكارلىق ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىنىڭمۇ دىققىتىنى قوزغىغان ئەنگلىيەدە تۇرۇشلۇق ئۇيغۇر پائالىيەتچى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئەنگلىيەدىكى ۋەكىلى رەھىمە مەھمۇتنىڭ قارىشىچە بىر مىللەتكە قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقان بىر ھاكىمىيەتنىڭ ساقچىلىرى بىلەن ھەمكارلىق ئېلىپ بېرىش قوبۇل قىلىنمايدىكەن ئەنگلىيەنىڭكى نۇرغۇن دۆلەتلەردە ساقچى تەربىيەلەش ئاشۇنداق كۇرسلىرى باركەنچۇ. ئالاھىدە ماھارەتلەرنى ئۆگىتىدىكەن. لېكىن بۇ يەردىكى نېمە؟ بۇ خىتاي ساقچىلىرىنىڭكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىنسان ھەقلىرىگە بولغان ئىنتايىن دەپسەندىچىلىك ئەھۋالنى بىلىپ تۇرۇپ، بولۇپمۇ مانا ئىككى ئۈچ يىلنىڭزى بۇ ئۇيغۇرلارغا قىرغىنچىلىق سىياسىتى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ دېگەن ئۇچۇرلىرى خەۋەرلىرى رېپورتلىرى شۇلارنى كۆرۈپ تۇرۇپ قانداق قىلىپ بۇ خىتاي ساقچىلىرى بىلەن ھەمكارلىشىدۇ بۇ پرىنسىپ جەھەتتىن بۇ قوبۇل قىلغىلى بولمايدۇ دېگەن شۇ ئاساستا يېزىلغان ئۇ بۇ ھەمكارلىق ئەنگلىيەنىڭ پرىنسىپ ۋە ئەخلاقىي ئۆلچەملىرىگە خىلاپ ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى، ئەنگلىيە ساقچى ئورگانلىرى بولسۇن ئۆزىنى ناھايىتى يۇقىرى ستاندارتتىكى بىر ئورگان، بىر دۆلەت، مۇشۇنداق بىر ھۆكۈمەتنىڭكى قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقان ھۆكۈمەتنىڭ ساقچىلىرى بىلەن ھەمكارلىشىشى، مەيلى ئۇ ساقچىلار بىۋاسىتە بىزنىڭ ۋەتەندىكى باستۇرۇش تا رول ئوينىغان ئوينىمىغان بولسۇن شۇ ھاكىمىيەتنىڭكى ساقچىلىرى. شۇنىڭ ئۈچۈن شۇ ھاكىمىيەتنىڭكى ساقچىلىرى بىلەن ھەمكارلىشىش ئۆزى مۇشۇ قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقان كىشىلەر بىلەن ھەمكارلاشقانغا ئوخشاش. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ پرىنسىپ مەسىلىسى يەنە بىرسى ئەخلاق مەسىلىسى. ئەنگلىيە ئۆزىنىڭكى ئۆلچىمىگە توغرا كەلمەيدۇ.
بىراق قىيناشتىن قۇتۇلۇش تەشكىلاتىدىكى جوسېف ئېۋانسنىڭ ئېيتىشىچە بۇ ھەمكارلىقتا ئۇلارنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان بىر قانچە نۇقتا بار ئىكەن. ئۇ ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى بەزى خىتاي ئاپپاراتلىرىغا ئېمبارگو قويۇپ تۇرۇپمۇ ئۇلار بىلەن ھەمكارلاشقان ئورۇنلارنى پۇل بىلەن تەمىنلىشى ئۇلارنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان نۇقتىلارنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. جوسېف ئېۋانس مۇنداق دەيدۇ، ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى بىر تەرەپتىن شىنجاڭدىكى باستۇرۇشتا رولى بار ئاپپاراتلارغا ئېمبارگو قويۇپ، يەنە بىر تەرەپتىن يالغۇز ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئېمبارگو قويۇپلا قالماي، ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىمۇ ئېمبارگو قويغان ئاپپاراتلار بىلەن بىۋاسىتە چېتىشلىقى بار تەشكىلاتلارنى پۇل بىلەن تەمىنلىگەن. بولۇپمۇ لوندون ساقچى ئىنستىتۇتى يۇقىرى دەرىجىلىك بىر سابىق ئەنگلىيە ساقچى ئەمەلدارى تەرىپىدىن قۇرۇلغان ئورۇن ئۇ ئۆزىنىڭ ئەنگلىيە ساقچى سىستېمىسى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى قوللىنىپ بۇ ھەمكارلىقتىن پايدىغا ئېرىشكەن دوكلاتتا ئېيتىلىشىچە لوندون ساقچى ئىنستىتۇتى شىنجاڭ ساقچى ئىنستىتۇتى بىلەن بىللە بېيجىڭدا قۇرۇلغان خەلقئارا ساقچى تەربىيەلەش ھەمكارلىق مۇنبىرىنىڭ ئىجرائىيە كېڭىشىغا ئەزا بولغان بۇ مۇنبەرنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى بېيجىڭدا چاقىرىلغان يىغىنى خەلقئارا تېررورلۇق قايتۇرما زەربە ۋە ئالدىنى ئېلىش ئىستراتېگىيەسى دېگەن تېمىدا ئۆتكۈزۈلگەن مەزكۇر دوكلاتتا بۇ مۇنبەرنىڭ تۇنجى رەئىسلىكىنى خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئۈستىگە ئالغانلىقى ئۇنىڭ كاتىبات باشقارمىسى بېيجىڭدا قۇرۇلغانلىقى بۇ مۇنبەرنىڭ خىتاينىڭ ئىچكى قىسمىدىكى تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش ھەرىكىتىگە قارىتا خەلقئارانىڭ قوللىشى ۋە ھەمكارلىقىنى قولغا كەلتۈرۈشنى مەقسەت قىلغانلىقى تەكىتلەنگەن دوكلات يەنە خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىكى ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تورىدا تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش تەربىيەسىنىڭ لوندون ساقچى ئىنستىتۇتى بىلەن بولغان رەسمىي ھەمكارلىقىنىڭ مۇھىم پارچىسىنى تەشكىل قىلىدىغانلىقى قەيت قىلىنغان ئۇنىڭدا يەنە خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىكى ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش نامىدا كىشىلىك ھوقۇقنى كەڭ كۆلەملىك دەپسەندە قىلىۋاتقان ئۇيغۇر رايونىدىكى ساقچىلار بىلەن بولغان ئالاقىسىنى ئىسپاتلىغانلىقىنى بىلدۈرگەن

تۇتقۇندىكى ئون مىڭدىن ئوشۇق ئۇيغۇرنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرى يەر ئالغان قەشقەر كونا شەھەر ھۆججىتى دەل ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل بەچلېتنىڭ ئۇيغۇر ئېلىگە قىلىدىغان زىيارىتى ئالدىدا ئاشكارىلاندى ئائىلە ئەزالىرى ۋە يېقىنلىرىنىڭ ئىز دېرىكىنى قىلىۋاتقان ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەر مىشېل بەچلېت ئەگەر بۇ زىيارەتتە ھەقىقىي ئۈنۈمگە ئېرىشىمەن دېسە قەشقەر كونا شەھەر ھۆججىتىدىكى تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇرلارنى ئىزدەپ كۆرسۇن دېيىشمەكتە

قەشقەر كونا شەھەر ھۆججىتىنىڭ ئاشكارىلىنىشى بىلەن بۇ ھەقتىكى بېسىملار يەنىمۇ كۈچەيدى فرانسىيە ئاگېنتلىقى ۋە بىرلەشمە ئاگېنتلىقى قاتارلىق بىر قىسىم خەلقئارالىق تاراتقۇلار قەشقەر كونا شەھەر ھۆججەتلىرى دەپ نام بېرىلگەن ۋە خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنىپ كېسىۋېتىلگەن ئون مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ تىزىملىكى يەر ئالغان بىر ھۆججەتنى ئاشكارىلىغان ئىدى بۇ ھۆججەتتە قەشقەرنىڭ كونا شەھەر ناھىيىسىدىن تۇتقۇن قىلىنغان ئون مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ ئىسىم فامىلىسى ئادرېسى تۇتقۇن قىلىنىش سەۋەبى قاماقلىق ئورنى قاتارلىق ئۇچۇرلار يەر ئالغان نورۋېگىيەدىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچىسى ئابدۇۋەلى ئايۇپ رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە مىشېل خانىم بۇ زىيارىتىدە مانا بۇ تىزىملىكتىكىلەرنى سۈرۈشتۈرۈپ كۆرۈشى كېرەك دېدى.
مۇشۇ پۇرسەتتە بىز شۇنى دەيمىزكى مەسىلەن مىشېل باشلەتتى خانىم قولىمىزدا مەسىلەن قىرىق مىڭغا يېقىن ئادەمنىڭ تىزىملىكى بار ماۋۇ تېخى بىر قىسمى بۇنىڭكى

مەلۇم بولۇشىچە بۇ تىزىمدىكى كىشىلەر ئاساسەن تېررورلۇق ۋە ئەسەبىيلىك قاتارلىق جىنايەتلەر بىلەن ئەيىبلىنىپ تۇتقۇن قىلىنغان بولۇپ ئابدۇۋەلى ئايۇپ سۆزىدە مىشېل خانىم زىيارىتىدە خىتاي ھۆكۈمىتىدىن بۇنىڭغا ئائىت دەلىللەرنى تەلەپ قىلىشى بۇ كىشىلەرنىڭ قايسى پاكىتلارغا ئاساسەن بۇنداق جىنايەتلەر بىلەن تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ۋە كېسىلگەنلىكىنى كۆرۈشى ئۇلار ئۈستىدىن ئادىل سوت ئېچىلغان ياكى ئېچىلمىغانلىقىنى تەكشۈرۈپ كۆرۈشى كېرەكلىكىنى ئەسكەرتتى

يەسلىمۇ ياتاقلىق، مەكتەپلەرنىڭ ھەممىسى ياتاقلىق. ئەمدى بۇ بالىلارنى ئاتا-ئانىلاردىن بۇنداق ئايرىۋېتىش بۇ مىللەتنىڭ تىلىنى يوق قىلىدۇ. نىشان قىلىش، ئەگەر ئۇيغۇرلار قارىتىلمىغان بولسا، نېمە ئۈچۈن خىتاي بالىلىرىمۇ ئۇيغۇرلارغا ئوخشاش ياتاقتا يېتىپ ئوقۇمايدۇ؟ نېمە ئۈچۈن ئۇيغۇر بالىلىرىمۇ ياتاقتا يېتىپ ئوقۇيدۇ؟ بۇ نەرسىلىنى، چۈنكى بۇ پابلىك، بۇ بىر ئاممىۋى ئورگانلار، مەسىلەن، مەكتەپ، دوختۇرخانا دېگەن نەرسە. بۇ يەرگە بېرىپ كۆرسۇن. مەكتەپلەردە نېمە ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنىڭ يېتىپ، خىتايلارنىڭ بالىلىرىنىڭكى مەكتەپتە ياتمايدىغانلىقىنى بۇنى كۆرسۇن. شۇ مىللەتنىڭ تىلىگە قارىتىلغان ھۇجۇم ياكى ئەمەسلىكىنى ئاشۇنىڭغا قاراپ ئۆزى بىلسۇن. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى ئاتا ئانىسى ۋە ئىككى قېرىندىشىنىڭ ئىز دېرىكىنى قىلىپ پائالىيەت قىلىۋاتقان تۈركىيەدىكى نۇرسىمانگۈل ئابدۇرېشىت قەشقەر كونىشەھەر ھۆججىتىدىن ئىنىسى مەمەتئېلىنىڭ ئون بەش يىللىق كېسىلىپ ئاقسۇدىكى بىر تۈرمىگە قامالغانلىقىدىن خەۋەر تاپقان ئىدى نۇرسىمانگۈل ئابدۇرېشىت رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىغا دائىر نۇرغۇن ئىسپاتلار ئاشكارىلانغان بولسىمۇ بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى ئۆزىنىڭ ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلمىدى دېدى مېنىڭچە مۇشۇ ھازىر مۇشۇ ئۇيغۇرلار تۇيۇقسىز يوقاپ كەتتى ھەممەيلەن تەرەپ تەرەپتىن ئائىلىمىزنىڭ ئىز دېرىكىنى قىلىشقا باشلىدۇق ئۇنىڭدىن كېيىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولۇۋاتىدۇ دەپ ھۆكۈم چىقارغان نۇرغۇن دۆلەت بار ھازىر ئالتە يىلغا يېقىن بولاپ قالدى ۋە بىرلەشمىش مىللەتلەر ئىنسان ھەقلىرى كونسېيى بولسۇن ھېچقانداق بىر تەشكىلات ئاشۇ تەشكىلاتنىڭ ۋەزىپىسىنى ئادا قىلمىدى.
نۇرسىمانگۈل يەنە مىشېل باچېلېت خانىمنى زىيارىتىنىڭ ھەقىقىي مەنىدىكى تەكشۈرۈش بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىشقا چاقىردى. مۇشۇ قېتىمقى زىيارىتىدىمۇ يەنە ۋەزىپىسىنى ئادا قىلماي يەنە ئاشۇ خىتاينىڭكى ھېلىقى ھازىرلاپ قويغان سەھنىلىرىنى زىيارەت قىلىپ ئاندىن كېيىن ئاشۇيەردە ياشانغان ھەقىقەتلەرنى كۆرمەي ياكى كۆرسىمۇ كۆرمەسكە سېلىپ ئاشۇنداق بىر نەتىجە بىلەن كەلسە ئەگەر مەنچە بۇنىڭدىن كېيىن بىزلەم ئەمەس، مەنچە دۇنيادىكى نۇرغۇن دۆلەتتىكى نۇرغۇن خەلق بىرلەشمىش مىللەتلەرنىڭكى ئىنسان ھەقلىرى دەيدىغان نەرسىنى قوغدايدىغانلىقىغا بولغان ئىشەنچىسىنى پۈتۈنلەي يوقىتىدۇ.
ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى مىشېل خانىمنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى زىيارىتى مەزگىلىدە ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن، بالىلارنىڭ ياتاقلىق مەكتەپلەرگە ئورۇنلاشتۇرۇلۇشى، خىتايچە مائارىپتا تەربىيەلىنىشى، ئۇيغۇرلارنىڭ تىجارەت ۋە ئىجتىمائىي ھاياتتىن مەھرۇم قىلىنىشى ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ مەقسەتلىك ھالدا خىتاي ئۆلكىلىرىگە يۆتكەپ كېتىلىشى قاتارلىق مەسىلىلەرنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈش كېرەكلىكىنى بىلدۈردى ئابدۇۋەلى ئايۇپمۇ ئەگەر مىشېل خانىم مۇشۇنداق زور پاكىتلارنى كۆرمەي خىتاي ھۆكۈمىتى كۆرسەتكەنلەرنى كۆرۈپ قايتىپ كەلسە ئۇ ھالدا ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا بې دې تې مۇ شېرىك بولغان بولىدۇ دەپ تەكىتلىدى شۇ پاكىتلارنىڭ ھەممىسى بىزگە نېمىنى چۈشەندۈرىدۇ؟ بۇ بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق، بۇ بىر ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ھۇجۇم، بۇ ئۇيغۇرلارنى يوقىتىش مۇجادىلىسى. بۇنىڭ يەنە تەكشۈرگۈدەك نېمىسى بار؟ ئەگەر تەكشۈرسە مۇشۇلارنى تەكشۈرۈش كېرەك، مۇشۇلارنى بىلىش كېرەك، مۇشۇلارنىڭ خۇلاسىسىنى بىزگە دەپ بېرىش كېرەك. ئە بۇنداق دېمەي، ئەگەر مۇشۇنداق ھۆججەتلەر قولىمىزدا تۇرغان ئەھۋال ئاستىدا يەنە خىتاينىڭكى كۆرسەتمەكچى بولغانلىرىنى كۆرۈپ، خىتاي سەن سەھنە ھازىرلىغان سەھنىلەردە سۆزلەپ ئۇ قايتىپ كەلسە ئۇيغۇرلارنىڭ كېسىمىنى مۇشۇلار ئۆزى پىچقان بولىدۇ يەنى ئۇيغۇرلارنىڭ ھېلىقى يوقىتىشقا بۇلار شېرىك بولغان بولىدۇ دېمەك ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىدا بۇ بې دې تې مۇ بىر جىنايەتچى ئىكەن دېگەندە شۇنداق دەيمىز

ناتسىست ھەربىي ۋە ئوفىتسېرلىرى سوتلانغان شەھەر بولۇپ بۇ شەھەردە بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بەشىنچى يىلدىن بۇيان نيۇرنبېرگ كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتى تارقىتىلىپ كەلگەن مەزكۇر مۇكاپات بۇ يىل ئۇيغۇر ئېلىدا داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى دۇنياغا ئاشكارىلىغان قازاق شاھىدى سايراگۈل ساۋۇتبايغا لايىق كۆرۈلگەن بولۇپ ئۇ ئۆزىنىڭ مۇكاپات مۇراسىمى جەريانىدا ئورۇنلاشتۇرۇلغان نۇرغۇن پائالىيەتلىرى ئارىسىدىن ۋاقىت چىقىرىپ رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ۋە ئۆزىنىڭ تۇيغۇلىرىنى رادىيومىز ئاڭلىغۇچىلىرى بىلەن ئورتاقلاشتى تۆۋەندە گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئاڭلايسىلەر.
ئون بەشىنچى مايدىن باشلاپ گېرمانىيەدە نەشردىن چىقىدىغان جەنۇبىي گېرمانىيە گېزىتى دۇنيا گېزىتى قاتارلىق نوپۇزلۇق گېزىتلەر ۋە ئاساسلىق تېلېۋىزىيە قاناللىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىللىق نيۇرنبېرگ كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتى توغرىسىدا بەس بەستە خەۋەرلەر تارقاتتى. Durch die chinesische Aktivistin Sayragul Sauytbay Dafür wird sie nun am Wochenende ausgezeichnet. خەۋەرلەردە بۇ مۇكاپاتنىڭ خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرىدا داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى خەلقئاراغا بىلدۈرۈش يولىدا مەردانىلىق بىلەن كۈرەش قىلىۋاتقان لاگېر شاھىدى سايراگۈل ساۋۇتبايغا لايىق كۆرۈلگەنلىكى بايان قىلىنغان ئىدى. Bürgermeister von Nürnberg Markus König und Sayragul Sauytbay. Die Preisträgerin hat ihren Mann und die beiden Kinder. ئۈچ كۈندىن بۇيان بىزنىڭ سايراگۈل ساۋۇتباي بىلەن ئالاقە قىلىشىمىز تەسكە توختىدى، چۈنكى نيۇرنبېرگ كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتىنىڭ بۇ ساھىبى نيۇرنبېرگ شەھىرىنىڭ ئەزىز مېھمىنىغا ئايلانغان. شەھەر باشلىقى ۋە بۇ شەھەردىكى كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى ئۇنى تۈرلۈك مۇراسىملارغا كۆمۈۋەتكەن ئىدى. كەچۈرۈم سورايمەن سىزدىن تۈنۈگۈنى ۋاقىت چىقىرىپ بولالمىدىم چۈنكى ھەر كۈنكى پائالىيەتلەر بەك كەچكىچە داۋام قىلىۋاتىدۇ.
يولدىشى ھەم ئىككى پەرزەنتى بىلەن نيۇرنبېرگ شەھىرىدە قىممەتلىك شەخسكە ئايلانغان سايراگۈل ساۋۇتباي بۈگۈن تەستە ۋاقىت چىقىرىپ بىزگە نيۇرنبېرگ كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتى مۇراسىمى توغرىسىدا قىسقىچە ئۇچۇر بېرىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەن.
كىشىلىك ھوقۇق باھالاش كومىتېتى ئۇزۇن ۋاقىت مۇزاكىرە قىلىش ۋە تەتقىقات قىلىش ئارقىلىق نۇرغۇن خىزمەتلىرىدىن كېيىن بۇ مۇكاپاتنى ماڭا لايىق كۆرگەنلىكىنى ئۇقتۇردى. بۇ خەۋەر مېنى ناھايىتى سۆيۈندۈردى، چۈنكى نيۇرنبېرگ شەھىرى ئىككىنچى دۇنياۋى ئۇرۇشتىن كېيىنكى ناتسىستىك جىنايەتچىلەرگە جازا ئېلىپ بارغان تارىخىي ۋە سىمۋولىك خاراكتېرگە ئىگە شۇنداق مۇھىم شەھەر. بۇ مۇكاپاتنىڭ ماڭا لايىق كۆرۈلگەنلىكى، ماڭا بېرىلگەنلىكى يەتمىش نەچچە يىلدىن كېيىنكى بۈگۈن خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئوخشاش جىنايەتنى قايتىلاۋاتقانلىقىنى تولۇق ئېتىراپ قىلغانلىق ۋە ياۋروپادىكى ھەقىقەتچىل، ھەقىقەتنى سۆيىدىغان دۆلەتلەرنىڭ خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش توغرىسىدىكى ئۇلارنىڭ ئىشەنچىسىنى، ئىرادىسىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. سايراگۈل ساۋۇتباينىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئون بەشىنچى ماي نيۇرنبېرگ شەھىرىدىكى چوڭ ئوپېرا زالىدا ئۆتكۈزۈلگەن بۇ مۇكاپات تارقىتىش مۇراسىمىغا گېرمانىيەنىڭ ھەر قايسى شەھەرلىرىدىن كەلگەن سىياسىيونلار ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئاكتىپلىرىدىن سىرت، ئامېرىكا ۋە ياۋروپادىكى باشقا ئەللەردىنمۇ كۆپلىگەن مۇھىم سىياسىي شەخسلەر ھەم داڭلىق سەنئەتكارلار كېلىپ قاتناشقان.
بۇ قېتىمقى مۇكاپاتلاش مۇراسىمى ناھايتى ئەستايىدىللىق بىلەن ئەتراپلىق ئورۇنلاشتۇرۇلغان ھەر يەرلەردىن شۇنداق جىق ئادەملەر كېلىپ قاتناشتى ئامېرىكىدان شىۋېتسىيەدىن گېرمانىيەنىڭ تەرەپلىرىدىن يەنە باشقا دۆلەتلەردىن بولۇپ نۇرغۇنلىغان سىياسىي ئاربابلار مۇھىم ئادەملەر كېلىپ مۇكاپاتلاش مۇراسىمىغا قاتناشتى بۇ مۇكاپاتنى نيۇرنبېرگ شەھىرىنىڭ شەھەر باشلىقى ماركۇس كۆنىگ ئەپەندىم ئۆز قولى بىلەن ماڭا تەقدىم قىلدى ۋە شۇنىڭ بىلەن بىللە ئاتاقلىق، داڭلىق كىنو چولپىنى ئىرىس بەربەن خانىم ئالاھىدە بۇ مۇكاپاتلاش مۇراسىمىغا كېلىپ شۇنداق مۇھىم سۆز قىلدى، شۇنىڭ بىلەن بىللە ئۆز قولى بىلەن ماڭا گۈل تەقدىم قىلدى. بۇ مېنى ناھايىتى سۆيۈندۈردى. ئۇلارنىڭ بىز تەرەپتە تۇرغانلىقى، بىزنى قوللىغانلىقى بىز ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم.

ئون بەش مىڭ ياۋرو بولسىمۇ، ئۇنىڭ سىياسىي قىممىتى غايەت زور ئىكەن. گېرمانىيەنىڭ ئادالەت مەركىزى دەپ قارىلىدىغان نيۇرنبېرگ شەھىرى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن ئۇرۇش جىنايەتچىلىرىنى، يەھۇدىيلار ئۈستىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغان ھەربىي قوماندانلارنى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلغان ئەسكەر ئوفىتسېرلارنى سوتلاش بىلەن داڭقى چىققان بىر شەھەر ئىكەن. نيۇرنبېرگ شەھىرى نيۇرنبېرگ كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتىنى ناتسىستلارنىڭ مىللىي سوتسىيالىستىك ئىرقچىلىق قانۇنىنى ماقۇللىنىپ ئاتمىش يىلدىن كېيىن ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرلىشىپ ئەللىك يىلدىن كېيىن يولغا قويغان بولۇپ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بەشىنچى يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنى تۇنجى قېتىملىق مۇكاپاتىنى تارقاتقان ھەر ئىككى يىلدا بىر قېتىم تارقىتىلىدىغان بۇ مۇكاپات ئادالەت مەركىزى بولغان نيۇرنبېرگنىڭ ئۆز دۆلىتىنىڭ تارىختا سادىر قىلغان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىگە بەرگەن جاۋابى بولۇش بىلەن بىرگە بۈگۈنكى گېرمانىيە دۆلىتىنىڭ پۈتۈن دۇنياغا تىنچلىق يارىشىش چۈشىنىش ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى ھۆرمەتلەشتىن باشقا ئۇچۇر بەرمەيدىغانلىقىنى ئىپادىلەشنىڭ بىر سىمۋولى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن شۇ سەۋەبتىنمۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدا بۇ مۇكاپاتنىڭ سايراگۈل ساۋۇتبايغا بېرىلگەنلىكى ئېلان قىلىنغاندا خىتاينىڭ ميۇنخېندىكى كونسۇلخانىسى قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرگەن. خىتاينىڭ شېنجېن شەھىرى بىلەن نيۇرنبېرگ شەھىرىنىڭ قېرىنداش شەھەرلىك مۇناسىۋىتى زەربىگە دۇچ كەلگەن. گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى ئەنۋەر ئەخمەتنىڭ بايان قىلىشىچە، بۇ مۇكاپاتنىڭ سايراگۈل ساۋۇتبايغا بېرىلىشى ئەمەلىيەتتە گېرمانىيەنىڭ قارار مەركىزى بولغان نيۇرنبېرگ شەھىرىنىڭ گېرمانىيە دۆلىتىگە ۋاكالىتەن خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىگە قارىتا بىلدۈرگەن كەسكىن ئىنكاسى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن.
گېرمانىيەنىڭ نيۇرنبېرگ شەھىرى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغان، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئىشلىگەن جىنايەتچىلەرنى سوتلاش بىلەن دۇنياغا تونۇلغان، شۇنداقلا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئىككىنچى سادىر بولمايدۇ دېگەن. ئۇلۇغ شوئارنى دۇنياغا جاكارلىغان شەھەر. كېيىنكى ۋاقىتلاردا نيۇرنبېرگ شەھىرى گېرمانىيەنىڭكى قانۇن مەركەزلىرىنىڭكى بىرى بولۇپ تونۇلغان بۇ شەھەرنىڭكى نيۇرنبېرگ كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتىنى جازا لاگېرلىرىدىن ئامان ئېسەن قۇتۇلۇپ چىققان خىتاينىڭكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىنسانىيەت قارشى جىنايەت ئىشلەۋاتقان پاجىئەسىنى بېشىدىن كەچۈرگەن سايراگۈل ساۋۇتقا بېرىشى گېرمانىيە ھۆكۈمىتىنىڭكى خىتاي مۇستەبىت ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق شۇنداقلا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئىشلەۋاتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ، شۇنداقلا غەرب ئەللىرىنىڭكى خىتاينىڭكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئىشلىشىگە قارىتا ئورنىدىن دەس تۇرۇشقا قىلغان چاقىرىقى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. دىققەتكە سازاۋەر بولغىنى نيۇرنبېرگ كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتى مۇراسىمىدا سايراگۈل ساۋۇتباي ئىنگلىز تىلىدا جازا لاگېرلىرىغا بېغىشلانغان بىر ناخشا ئوقۇغان. بۇ ناخشىنىڭ دەسلەپكى مىسرالىرى زۇلمەتكە تولغان ۋەھىمىلىك كېچىلەردە بىرىنىڭ كەينىدىن بىرى تۇتۇپ كېتىلمەكتە، ئارقىمىزدا تۇرماقتا جازا لاگېرى، سىم توساقلارغا ئورىلىپ ھەيۋەتتە، دېگەن مەزمۇندىكى جۈملىلەر بىلەن باشلانغان بولۇپ، چوڭ زالدىكى ئۇنىڭ ناخشىسىنى ئاڭلىغان نۇرغۇنلىغان ئىنسانلار ئۆزىنى تۇتۇۋالالماي يىغلاپ كېتىشكەن.
مەن ئۆزۈم يېزىپ چىققان ھيۇمېن ناملىق ئىنگلىزچە ناخشامنى ئۆز ئاغزىم بىلەن قاتناشقان بارلىق ھۆرمەتلىك ئەزىز مېھمانلارغا تەقدىم قىلدىم. بۇ ناخشام ئارقىلىقمۇ يەنە شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاينىڭ جىنايى گېنوسىدىنى ۋە شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئېچىنىشلىق تراگېدىيەسىنى يەنە بىر قېتىم يورۇتۇپ بەردىم. كەلگەن مېھمانلار بۇ ناخشىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن شۇنداق يىغلاپ تۇرۇپ ئاڭلىغانلىقىنى دېدى.
سايراگۈل ساۋۇتباينىڭ تىلغا ئېلىشىچە، مۇكاپات تارقىتىش مۇراسىمىدا نۇرغۇنلىغان مۇھىم شەخسلەر نۇتۇقلار سۆزلەپ، شەرقىي تۈركىستاندا داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى توختىتىشنى تەشەببۇس قىلىشقان. ئۇ سۆزىدە خىتاينىڭ بۇ زۇلۇم سىياسەتلىرىنى يۈزلىگەن مەشھۇر ئىنسانلار ئالدىدا يەنە بىر قېتىم ئاڭلىتىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەنلىكىدىن خۇرسەن بولغانلىقىنى ئەسكەرتتى.
ھەر تەرەپتىن كەلگەن سىياسىي ئەربابلار ۋە مۇھىم ئادەملەر شەرقىي تۈركىستاندىكى گېنوسىد توغرىسىدا مۇھىم سۆز قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ بۇ گېنوسىدنى توختىتىش ئۈچۈن قولىدىن كەلگەن ياردەملەرنى قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. بۇ بىر چوڭ نەتىجە دەپ قارايمەن. بۇ مۇكاپاتنىڭ ماڭا بېرىلىشى مەن ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. مۇشۇ پۇرسەت ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئاۋازىنى پۈتۈن دۇنياغا يەنە بىر قېتىم ئاڭلىتالدىم. شۇنىڭ بىلەن بىللە نۇرغۇن قوللاشلارغا ئېرىشتىم. بۇ ماڭا كۈرىشىمدە داۋام قىلىدىغان يول ئېچىپ بەردى يەنە شۇنداق بىر ياخشى پۇرسەتلەرنى يارىتىپ بەردى مەن داۋاملىق تىرىشىمەن كۈرىشىمدە داۋام قىلىمەن قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار جازا لاگېرلىرى شاھىدى سايراگۈل ساۋۇتبايغا تەقدىم قىلىنغان نيۇرنبېرگ كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتى مۇراسىمى توغرىسىدا مەلۇمات بەردۇق گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.

يېقىندا ئاشكارىلانغان بىر سىن فىلىمىدە كورونا ۋىرۇسى يۇقۇمى سەۋەبلىك قاتتىق قامال قىلىنغان شاڭخەي كوچىلىرىدا سەرگەردان بولۇپ يۈرگەن بىر ئۇيغۇر يىگىتى ھەققىدىكى كۆرۈنۈشلەر ئاشكارىلىنىپ دىققەت قوزغىدى فىلىمدىكى دىئالوگلاردىن بۇ يىگىتنىڭ شاڭخەيگە ئىشلەمچىلىككە كەلگەنلىكى ئەسلى يۇرتى قەشقەر قاغىلىق ناھىيىسى ئىكەنلىكى ئاشكارىلانغان ئۇنداقتا ئانالىزچىلار بۇ سەرگەردان ئۇيغۇر جىگىتى ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش ئاتالمىش يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش نامىدا خىتاي ئۆلكىلىرىگە مەجبۇرىي يۆتكەپ كېلىنگەن ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى ھەققىدە نېمە دەيدۇ؟ تۆۋەندە مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. يېقىندا ئاشكارىلانغان بىر سىن فىلىمىدە كورونا ۋىرۇسى يۇقۇمى سەۋەبلىك قاتتىق تىق قامال قىلىنغان شاڭخەيدە سەرگەردان بولۇپ يۈرگەن بىر ئۇيغۇر يىگىتى ھەققىدىكى كۆرۈنۈشلەر ئاشكارىلىنىپ دىققەت قوزغىدى فىلىمدىكى دىئالوگلاردىن بۇ يىگىتنىڭ شاڭخەيگە ئىشلەمچىلىككە كەلگەنلىكى ئەسلى يۇرتىنىڭ قەشقەرنىڭ قاغىلىق ناھىيەسى ئىكەنلىكى مەلۇم بولغان سىن فىلىمىدە بۇ ئۇيغۇر يىگىتنىڭ كوچىدا سەرگەردان بولۇپ يۈرگىنىگە دىققەت قىلغان بىر خىتاي ئۇنىڭغا يېمەكلىك بەرگەن

يىگىت خىتايغا ئۆزىنىڭ قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ قاغىلىق ناھىيەسىدىن شاڭخەيگە ئىشلەمچىلىككە كەلگەنلىكىنى ئېيتقان. ئامېرىكىدىكى لاگېر شاھىتلىرىدىن زۇمرەت داۋۇت خانىم ئۇيغۇرلار توغرۇلۇق خىتايدا تارقالغان سىن فىلىملىرىنى خىتاي تور مەنبەلىرىدىن ئېلىپ فېيسبوك قاتارلىق ئىجتىمائىي تاراتقۇلارغا يوللاپ كەلمەكتە. زۇمرەت خانىم فىلىمدىكى بۇ ئۇيغۇر يىگىتىنىڭ بايانلىرىدىن ئۇنىڭ خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش نامىدا خىتاي ئۆلكە شەھەرلىرىگە مەجبۇرىي يۆتكەلگەن ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى جەزملەشتۈرۈش مۇمكىنلىكىنى بىلدۈردى.
بۇ بالىنى مەن كۆزىتىشىمدە ئۇ ھېلىقى شۇ زاۋۇتقا چىققان بالىدەكلا تۇرىدۇ. مەن نۇرغۇن ۋىدېئولارنى كۆردۈم، مەسىلەن مۇشۇ. خىتايلارنىڭ چىقارغان ۋىدىيولىرىنى، مەسىلەن، بىر دۇكانلارنىڭ ئالدىدا بولسۇن ئۇيغۇرلارنى كۆرسە، ھازىر ئۇيغۇرلار جىقلاپ كەتتى، زاۋۇت، زاۋۇتلارغا ئەكەپ كەتتى دېگەندەك، مەن نەچچە ئىنكاسلارنى ھەتتاكى چىقارغان ۋىدىيولىرىمنىڭ ئاستىغا ھەم يېزىپ قويدۇم، شۇنىڭغا قارىغاندا، بۇ ئىچكىرى تەرەپكە يۆتكەپ ئەكېتىلگەن بالىلار بەك جىق، مۇشۇنىڭ ئىچىدە مۇشۇ بالىمۇ قارىسام، ھېلىقى يېشىمۇ چوڭ ئەمەس ما بالىنىڭ، مۇشۇ قاراشتىلا شۇ ھازىرقى زاۋۇت، زاۋۇتقا ئەپ كېلىنگەن بالىلارنىڭ يېشىدىكى ئاشۇلارنىڭكى يېشىدىكى ئۆلچەم بويىچىكى بالىلاركەن بۇ. مېنىڭچە بۇ بالىنىڭمۇ ئاشۇ يۈز پىرسەنت زاۋۇتقا ئەپ كەلگەن بالا دەپ ئويلىدىم. زۇمرەت خانىم يەنە خىتاينىڭ تىك توك مۇنبەرلىرىدە باشقا سىن كۆرۈنۈشلىرىنىمۇ كۆگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ، ئۆزىنىڭ شاڭخەيدىكى قامال مەزگىلدە ئاچ قالغان ئۇيغۇرلار تارقاتقان نەق مەيدان سىن كۆرۈنۈشلىرىنى كۆگەنلىكىنى تىلغا ئالدى. مەن كۆگەنلىرىمدە ھەمدە نۇرغۇنلىرى ھەتتا نەق مەيدان ئېچىپ، ھازىرغىچە ئاتمىش كۈن بولاي دېدى، مەن كۆرۈۋاتقانلىرىمدا ئەللىك نەچچە كۈن بولدى دەپ كۈندە يوللاپ قاتىدۇ، يەيدىغان نەرسىمىز قالمىدى، ئۆيىمىزدە بار نەرسىلەرنى ياندىكى قوشنىلار بىلەن مىسلەن ھېلىقى ئالماشتۇرۇپ يېيىشىپ، ئۈلۈشكۈن بىر قىز بالا نەق مەيدان ئېچىپ، مەن ئالتۇن زەنجىرىمنى ئىككى تال. تەييار چۆپكە تېگىشتىم دەپ. شاڭخەيدە ئۇيغۇر قىز بالا. ھە دېمەك شاڭخەيدە يەنە بىر ئۇيغۇر قىزنىڭكى مۇشۇنداق سىننى كۆدىڭىز.
نەق مەيدان ئېچىپ ئۇ قىز بالا كىشىلەرگە دەپ بېرىۋاتاتتى. مەن يەيدىغان نەرسەم قالماي بوينۇمدىكى ئاشۇ نېمىمىز بولسا بىزدە نېمە بولسا قوشنىلارغا شۇنىڭغا تېگىشىۋاتىمىز دەيدۇ. مەسىلەن يەيدىغان نەرسىگىچۇ ئالدىنقى كۈنى زەنجىرىمنى ئون ئىككى گىرام دەمدۇ، ئون ئۈچ گىرام دەمدۇ، ئاشۇنداق زەنجىرىمنى ئۈچ تال تەييار چۆپكە تېگىشىپ ئەكىردىم، دەپ. ھەتتا بىر ئىتى باركەنتىغۇ ئۇ قىز بالىنىڭ. ئۇ ئىتىمۇ دېگەن ئورۇقلاپ ئاشۇنداق بولۇپ كېتىپتۇ. ئەمدى پەقەت بولمىسا بىنادىن تاشلىۋېتىمەن، ئۆزاڭنىڭ جېنىنى ئۆزاڭ جان ئەت، بولمىسا مەن بۇنىڭ ئۆلۈمىگە سەۋەبچى بولۇپ قالىمەن، دەپ بېقىۋاتقان ئىتىنى. دېمەك، شاڭخەيدە ئەشەرگە بارغان، ئەشەردە ئىشلەۋاتقان ئۇيغۇرلارمۇ قامال سەۋەبىدىن يا ئۇ يەردىن كېتەلمەي، شۇنداق بىر قىيىنچىلىق ئەھۋالدا قالغىنىنى كۆردىڭىز.
ئەلۋەتتە، تېخى مەن كۆرۈۋاتقانلار شاڭخەيدە بۇرۇن ياشىغان، خېلى ئۇزاق بولغان، ئاشۇنداق ئاشۇ تىجارەت قىلىۋاتقان، ئاشۇ يەردە بۇرۇندىن تارتىپ بىرەر زاۋۇتلار، شىركەتلەردە ئىشلەۋاتقان، بۇ زاۋۇتقا ئاپارغانلار تېخىمۇ تارتىدىدە يەنى. ئۇلارنى يېزىلاردىنلا ئاپارغان بالىلار، ئۇلار نەگە بېرىپ نېمە ئىش قىلىشىنى مېنىڭچە مالارغا قارىغاندا سەل تەجرىبىسىز تېخى، بۇرۇن چىقىپ كەتكەنلەرگە قارىغاندا. ئۇلار قايسى كۈننى كۆرۈۋاتقاندۇ ھازىر؟ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، شاڭخەي كوچىلىرىدا بايقالغان بۇ ئۇيغۇر يىگىتى خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان داۋام قىلىۋاتقان ئاتالمىش يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش نامىدا خىتاي ئۆلكىلىرىگە مەجبۇرىي يۆتكەپ كېتىلگەن ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ بىرى ئىكەن. ئۇيغۇرلارنى خىتاينىڭ مۇشۇ شاڭخەي چوڭ شەھەرلىرىدىكى زاۋۇتلارغا يۆتكەۋاتقان، يۆتكەۋاتقىنى نەچچە يىل بولدى، بىز بىلمەيمىز نەلەرگە يۆتكىدى. ئەمما ھازىرقى كۈندە بۇ شەھەرلەرنى ھەممىنى قامال قىلىپ، تاقاپ، سودا سېتىق ھەممىنى توختىتىۋەتكەندىن كېيىن زاۋۇتلارمۇ توختىغان، شۇنىڭ بىلەن بۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى بەلكىم بىر تۈركۈملىرى كوچىدا قالغان. بۇنىڭكى دەلىل ئىسپاتى نەق مۇشۇ ۋىدىيو. مەجبۇرىي ئەمگەك زاۋۇتىدىن قېچىپ چىقتى، مېنىڭچە بۇ يۈزدە يۈز. ئۇيغۇرلار باشقا خىتاينىڭ شەھەرلىرىدە ئۇنىڭدىن باشقا بىر يولى يوق ھازىر. سودا سېتىق قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلارنى ھەممىنى تۇتۇپ بولدى. شۇنىڭغا چوقۇم شاڭخايدىكى بىرەر خىتاينىڭكى زاۋۇتىدا ئىشلەۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭكى بىرەرسى. ئە بۇ ئۇ يەردىمۇ شۇ يەيدىغان ھېچنېمە يوق زاۋۇت توختىغاندىن كېيىن قېچىپ چىقىشقا مەجبۇرى بوغان چۈنكى بىز كۆرىۋاتىمىز مەسىلەن شاڭخەينى قامال قىغاندىن كېيىن نى ئالىي مەكتەپنىڭ داڭلىق پراپېسورلىرى يەيدىغان نېمەم يوق ئاش قالدىم دەپ ياردەم سوراۋاتىدۇ خىتاينىڭ شۇنداق مەشھۇرلىرى ئاش قېلىپ يەيدىغان نېمىسى يوق ئاشتىن ئۆلۈشكە يۈزلەنگەن بۇ كۈندە ئۇيغۇرغا ئىگە چىقىدىغان ھېچقانداق ئادەم چىقمايدۇ. ئۇيغۇر خىتاينىڭ دۆلەت بىرىنچى نومۇرلۇق دۈشمىنى. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ بالا چوقۇم شۇ بىرەر مەجبۇرىي ئەمگەك زاۋۇتىدىن قېچىپ چىقتى. كوچىدا قالدى. شۇنىڭغا پۇتىدا ئاياقمۇ يوق، ياتىدىغان يېرىمۇ يوق، يەيدىغىنىمۇ يوق.
بۇ دېمەك ناھايىتى مۈشكۈل، يامان بىر ئەھۋال. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ سىن فىلىمى ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىدە ئۇچراۋاتقان ئېچىنىشلىق قىسمەتلىرىنىڭ ئەمەلىي كۆرۈنۈشى ئىكەن.
دېمەك، ئۇيغۇر ناھايىتى بىچارە بىر خىل ئەھۋالدا قالغان. بۇ يەردە بۇلارغا ئىگە چىقىدىغان ھېچقانداق ئادەم يوق. ئەكەلگەن خىتايمۇ يوق، ھۆكۈمەتمۇ يوق. پەقەت كوچىدا ئۆزى بىلەن ئۆزى تاپالىسا يەيدۇ، بولمىسا ئاچ قېلىپ ئۆلگەن ئۆلۈش. بۇ يەردىن، بۇ ۋىدىيودىن بىر نەرسىنى بىلەلەيمىز، ئۇيغۇرغا ئىگە چىقىدىغان ھېچكىم يوق. ئۇرۇپ سوقىدىغىنى بار، تۇتىدىغىنى بار، ئەمما ئاچ قالغان ۋاقتىدا ھېچقانداق بىر ھۆكۈمەت ياكى شەخسىي ھېچكىم يوق.
ئىلشات ھەسەن ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، نۆۋەتتە خىتايدا داۋاملىشىۋاتقان كورونا ۋىرۇسى يۇقۇمى سەۋەبىدىن يۈرگۈزۈلۈۋاتقان قامالدا ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتى خىتاي پۇقرالىرى ئۇچراۋاتقان تەقىپلەردىن نەچچە ھەسسە ئېغىر ۋە ئېچىنىشلىق دېيىشكە بولىدىكەن.
بەلكىم ئۆلگەنلەرمۇ بار بولۇشى مۇمكىن، بىز ئۇقمايمىز. ھازىرقى خىتاينىڭ بۇ ئەھۋالىدا ھېچقانداق بىر سىرتتىن بۇ ئۇچۇر ئالغىنى بولمايدۇ. قانچە ئۇيغۇر خىتاينىڭ مۇشۇ شەھەرلەرنى كورونا ۋايرۇس دەپ تۇرۇپ، قامال قىلىش بۇ خىل سىياسىتىدە قانچە ئۇيغۇر كوچىدا قېلىپ، ئاچ قېلىپ ئۆلدى، نەلەردە ئۆلۈپ كەتتى، بىز ھېچقايسىنى بىلمەيمىز. كېسەل بولۇپ ياكى بىرەر يەردە مېھمانخانىدا بولسۇن ياكى ياتىقىدا بولسۇن ئۆلۈپ قالدىمۇ، تىرىكمۇ، ھېچبىر ئىلشات ھەسەن ئەپەندىنىڭ تەكىتلىشىچە، گەرچە نۆۋەتتە ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك قاتارلىق زۇلۇملار غەرب ئەللىرىنىڭ دىققىتىگە ئېرىشكەن بولسىمۇ، ئەمما خىتايدا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ۋىرۇس يۇقۇمىغا قارشى قامالدا ئۇيغۇرلارنىڭ زادى قانداق بىر ۋەزىيەتتە ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلاپ كۆرسىتىدىغان ئۇچۇرلار يەنىلا ئىنتايىن ئاز ۋە يېتەرسىز ئىكەن. ئۇ بۇ ئەھۋالنىڭ خەلقئارادىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە غەرب دېموكراتىك دۆلەت ھۆكۈمەتلىرىنىڭ جىددىي دىققىتىنى قوزغىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈردى ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە پۇقرالارنى بۇ خىل مەجبۇرىي قامال قىلىشنىڭ ئارقىسىغا خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۆزىنىڭ ھۆكۈمرانلىق ئورنىنى ساقلاش غەرىزى يوشۇرۇنغان ئىكەن.
بۇ سىناقنى بېرىۋاتقىنى خېلى بولدى. ئۇندىن باشقا خىتاينىڭكى يىگىرمىنچى قۇرۇلتىيى پارتىيىسىنىڭكى مېنىڭچە ئۆكتەبىرنىڭ ئالدى كەينىدە ئېچىلىدۇ ئۆكتەبىردىن كېيىن بولۇشى. كۆرۈشكە مۇمكىن ئون بىرىنچى ئايلار ئەتراپىدا. بۇنىڭدا شى جىن پىڭ يەنە بىر داۋاملىق سېكرېتار بولماقچى، خىتاينىڭ باشلىقى ئاساسىي قانۇن ھەممىنى ئۆزگەرتىپ بولدى، شۇنىڭغا بۇ تەييارلىق قىلىۋاتىدۇ دېسەكمۇ بولىدۇ. ھەرقانداق بۇنىڭ ئالدىدا بۇنىڭ قارشى چىقىدىغان كۈچلەر بارمۇ؟ قەيەردە نارازىلىق بولىدۇ؟ بۇرۇن نارازىلىق بىلدۈرگەنلەرنى باستۇرغان بولسا، ھازىر ماختىمايدىغانلارنى باستۇرىدىغان، سۈكۈتتە تۇرۇۋالغانلارنى باستۇرىدىغان، قەدەممۇ قەدەم خىتاي خەلقىنى پۈتۈنلەي ئۆزىنىڭكى قۇلىغا ئوخشاش، نېمە دېسە ماقۇل دەيدىغان، بىز ھازىر شۇنى كۆرۈۋاتىمىز. مەسىلەن، مىڭلىغان، ئون مىڭلىغان ئادەمنى پالانىيەگە بېرىپ، تەكشۈرەيسە، بۈگۈن قان تەكشۈرەيسە يا بۇرنۇڭنى تەكشۈرەيسە دېسە، نەچچە مىڭلىغان ئادەم شۇ يەردە ئۆچرەتتە تۇرۇپ قىلىۋاتىدۇ. زىيارىتىمىز ئاخىرىدا ئىلشات ھەسەن ئەپەندى يەنە خىتايدا كورونا ۋىرۇسى يۇقۇمىنى باھانە قىلىپ يۈرگۈزۈلۈۋاتقان قامالدا پۇقرالار مەجبۇرىي تۇتقۇن قىلىنىش،

يېقىندا قازاقىستان پىرېزىدېنتىنىڭمۇ تۈركىيەنى مەخسۇس زىيارەت قىلىپ ئىككى دۆلەت ئارىسىدىكى ھەمكارلىقنى ئاشۇرۇشنى مەقسەت قىلغان بىر يۈرۈش كېلىشىملەرنى ھاسىل قىلىشى دىققەت قوززىغان قازاقىستان مەتبۇئاتلىرى ئىككى دۆلەت ئارىسىدىكى بۇ ھەمكارلىقنى تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ باھالاۋاتقان بولۇپ بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى قازاقىستاندىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن ئاڭلايسىلەر.
ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ مەلۇماتلىرىغا قارىغاندا، كېيىنكى ۋاقىتلاردا تۈركىيەنىڭ مەركىزىي ئاسىيادىكى ئىستراتېگىيەلىك مەنپەئەتلىرىنىڭ بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقانلىقى ئوتتۇرىغا چىقماقتا. مۇتەخەسسىسلەر روسىيە ۋە ئۇكرائىنا ئوتتۇرىسىدا ھەربىي توقۇنۇش كېلىپ چىققاندىن كېيىن، تۈركىيەنىڭ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى، شۇ جۈملىدىن قازاقىستان بىلەن ھەر ساھەلەردىكى ئالاقىلىرىنىڭ خېلىلا جانلانغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. بۇنىڭدىن تاشقىرى يەنە يېقىندا قازاقىستان پىرېزىدېنتى قاسىم جومارت توقايېفنىڭ تۈركىيەگە قىلغان رەسمىي سەپىرىمۇ ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ قىزىق تېمىلىرىنىڭ بىرىگە ئايلانماقتا. زاكون يېڭىلىقلار ئاگېنتلىقى ئېلان قىلغان كېڭەيتىلگەن ئىستراتېگىيەلىك شېرىكلىك، قازاقىستان ۋە تۈركىيە باشلىقلىرى قانداق ھۆججەتلەرنى ئىمزالىدى ناملىق ماقالىدە ئېيتىلىش.

سودا، بىلىم، تەنھەرىكەت، مەدەنىيەت ۋە باشقىمۇ كۆپلىگەن ساھەلەردە بىرلەشمە ھۆججەتلەرنى ئىمزالىغان. زونا تور گېزىتىدە بېرىلگەن قازاقىستان خەۋپ تۇغۇلغان پەيتتە تۈركىيەدىن ھىمايە سورىشى مۇمكىن ناملىق ماقالىدە دېيىلىشىچە، قازاقىستان پىرېزىدېنتىنىڭ تۈركىيەگە قىلغان سەپىرى ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلەرنىڭ ئورنىتىلىشىنىڭ ئوتتۇز يىللىقىغا بېغىشلانغان ئىكەن. مۇشۇ ۋاقىت ئىچىدە تۈركىيە قازاقىستانغا تۆت مىليارد دوللار مەبلەغ سالغان بولسا، ئىككى ئارىدىكى توۋار ئوبوروتى يىلىغا بەش مىليارد دوللارغا يەتكەن. تۈركىيەنىڭ ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرى بۇ سەپەرنى تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە ۋە ئىككى ئەل مۇناسىۋەتلىرىدە يېڭى دەۋرنىڭ باشلىنىشى دەپ ئاتىغان. ماقالىدىن مەلۇم بولۇشىچە، تۈركىيە رەھبىرى ئەردوغان ئۇكرائىنا مەسىلىسىدە ئىككى تەرەپ پوزىتسىيەسىنىڭ ئوخشايدىغانلىقىنى، روسىيە ۋە ئۇكرائىنا ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشنىڭ تۈركىي تىللىق مەملىكەتلەر ئارىسىدا ھەمكارلىقنىڭ ۋە ئۆملۈكنىڭ قانچىلىك مۇھىملىقىنى كۆرسەتكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. ئۆز نۆۋىتىدە پىرېزىدېنت توقايېۋ تۈرك تىجارەتچىلىرىنىڭ قاتنىشى بىلەن قازاقىستاندا ئىككى مىليارد دوللاردىن ئوشۇق مىقداردا ئالتمىش بىر چوڭ لايىھەنىڭ ئەمەلگە ئاشقانلىقىنى، بۈگۈنكى كۈندە بولسا ئىككى يېرىم مىليارد دوللاردىن ئوشۇق مىقداردا يىگىرمە بەش لايىھەنىڭ ئىشلەۋاتقانلىقىنى، كېلەچەكتە يەنە بىر مىليارد ئۈچ يۈز مىليون دوللاردىن ئوشۇق مىقداردا ئەللىك تۆت لايىھەنىڭ ئەمەلىيلىشىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن. ماقالىدە ئىككى مەملىكەت ئارىسىدا ھەربىي ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش بويىچىمۇ كېلىشىم ئىمزالانغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. قازاقىستاننىڭ دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرىنىڭ ئورۇنباسارى سۇلتان كامالېددىنوف قازاقىستان پارلامېنتىنىڭ غەيرىي رەسمىي سۆھبەت بېرىش يىغىنىدا مۇخبىرلارغا زۆرۈر بولغان چاغدا قازاقىستاننىڭ تۈركىيەدىن ياردەم سورىشى مۇمكىنلىكىنى بىلدۈرگەن. تۈركىيەنىڭ مەركىزىي ئاسىيادىكى ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي تەسىرى ئۆسۈۋاتقان بىر شارائىتتا قازاقىستاندا قانداق ئىستىقباللار، ئۆزگىرىشلەر كۈتۈلمەكتە؟ بۇنىڭغا روسىيە ۋە خىتاي قانداق قارايدۇ؟ رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان سىياسەتشۇناس ئىسلام كورايېف ئەپەندى قازاقىستان ۋە تۈركىيە ئوتتۇرىسىدىكى ئالاقىلەرنىڭ ھەم خەلقئارا تەشكىلاتلار دائىرىسىدە، ھەم ئىككى. تەرەپلىمىلىك كېلىشىملەر دائىرىسىدە تېز سۈرئەتتە تەرەققىي ئېتىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى. شۇنى توغرا چۈشىنىش كېرەككى، كېيىنكى بىر نەچچە يىل ئىچىدە تۈركىيە ئۆزىنىڭ ئافرىقىدىكى، ئاسىيادىكى گېئوسىياسىي مەنپەئەتلىرىنى كېڭەيتمەكتە. تۈركىيە شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئەزەربەيجاننىڭ تاغلىق قارىباغ ئۇرۇشىدىكى غالىبىيەتلىرىنى ۋە ئەزەربەيجاننىڭ ئۆز زېمىنىنى قانۇن ئاساسىدا قايتۇرۇۋېلىشىنى قوللاپ قۇۋەتلىشى بىلەن تۈركىي تىللىق مەملىكەتلەرگە بولغان ھېسداشلىقىنى ۋە تۈرك دۇنياسىدىكى پوزىتسىيەسىنى دەلىللىدى. بۇ جەھەتتە تۈرك دۆلەتلىرى تەشكىلاتى خەلقئارا تەشكىلاتقا ئايلىنىپ، تۈركىيە ھەر بىر تۈرك جۇمھۇرىيىتى، شۇ جۈملىدىن قازاقىستان بىلەنمۇ ئىككى تەرەپلىمىلىك ئالاقىلىرىنى كۈچەيتمەكتە. تۈركىيە ھازىر قازاقىستاننىڭ يول تىرانسپورت، ھەر خىل قۇرۇلۇش ئىنشائاتلىرى، شۇ جۈملىدىن بىلىم، ساقلىق ساقلاش بىنالىرىنى سېلىش ھەم باشقىمۇ قازاقىستان ئۈچۈن زۆرۈر بولغان لايىھەلەرنى يۈرگۈزۈشكە كىرىشمەكتە. ئىسلام كورايېف يەنە بۈگۈنكى كۈندە شەكىللەنگەن ۋەزىيەتنى توغرا باھالىغان ھالدا قازاقىستان ۋە تۈركىيە مۇناسىۋەتلىرىگە نورمال قارايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى، رۇسىيە ياۋروپا بازىرىغا چىقىش ئۈچۈن تۈركىيەنىڭ بىردىنبىر شېرىك ئىكەنلىكىنى ياخشى چۈشىنىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن تۈركىيە بىلەن بولغان ئالاقىلىرىنى بۇزۇشنى خالىمايدۇ. خىتايغا كەلسەك، ئۇ بىرەرسىنىڭ يولىنى توسۇشقا ئىنتىلمەيدۇ. خىتاي قازاقىستان بىلەن تۈركىيە مۇناسىۋەتلىرىنىڭ كۈچىيىشىنىڭ بىر بەلباغ، بىر يول لايىھەسىنىڭ ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇش سۈرئەتلىرىنى تېزلىتىدىغانلىقىنى خىتاي ياخشى چۈشىنىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي بۇ ئىككى مەملىكەتنىڭ يېقىنلىشىشىغا مەنپەئەتدار. ھازىر رۇسىيەنىڭ سودا يوللىرى ئېغىر ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغان بىر مەزگىلدە قازاقىستان خىتاي ئۈچۈن قولايلىق بىر مۇمكىنچىلىك بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. يۇقىرىدا ئاتالغان ماقالىدا ئېيتىلغاندەك قازاقىستانغا بىرەر خەۋپ تۇغۇلغان مەزگىلدە تۈركىيەدىن ياردەم سوراش ئۈچۈن مۇراجىئەت قىلىش مۇمكىنكەن. قازاقىستان ئۈچۈن بۇ قانداق خەۋپ بولۇشى مۇمكىن؟ سىياسەتشۇناس قەھرىمان غوجامبەردى قازاقىستان ۋە تۈركىيە رەھبەرلىرى ئۇچرىشىشىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىگە توختىلىپ مۇنداق دېدى. ھازىرقى رۇسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى خەلقئارادىكى جۇغراپىيىلىق سىياسىي، جۇغراپىيىلىق ھەربىي ۋەزىيەتنىڭ تۈپ ئاساستىن ئۆزگىرىشىگە توغرا كەلدى. مۇشۇ ۋەزىيەتنىڭ ئاقىۋىتى، تەسىرى پۇتتۇر مەزكۇر ئىككى دۆلەتنىڭ ھەر خىل ھۆججەتلەرنى شۇ جۈملىدىن ھەربىي ھۆججەتلەرنى ئىمزالاشقا مەن ئويلايمەن تەسىرى بولدى.

شۇنىڭدا قايتىدىن تىكلىنىشكە ھەرىكەت قىلاتىدۇ دەپ ئويلايمەن. ھەربىي كېلىشىم مەن كەڭ تۈردە يازغانلىرىنى كۆرمىدىم، بۇ يەردىكى مەزمۇنى ئېنىق ئەمەس. شۇنداق بولسىمۇ بۇ ئەلۋەتتە بۇ ئىككى دۆلەت ئەرىسىدە بىرىنچى ھەربىي مەشىقلار ئەمدى پەيدا بولىدۇ، ئىككىنچى تۈركىيە ھازىر خەلقئارادا دېموكراتىيە تەرەققىي قىلغان ۋە ھەربىي تەرەپتىن زور تەرەققىي قىلغان بىر ھەربىي قۇدرەتلىك دۆلەت. ئۇ مۇنۇ ئەزەربەيجان، ئارمېنىيە، قاراباغ ئۇرۇشىدا تۈركىيەنىڭ ئۇچقۇچىسىز ئۇچىدىغان ئاپپاراتلىرى ھەل قىلغۇچ رول ئوينىدى. مىسال، بايراقتار ناھايىتى زامانىۋى، ھازىرمۇ بۇ ھەل قىلغۇچ رول ئويناۋاتىدۇ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدا. شۇڭا قازاقىستان بۇنى كۆپ قۇتۇپلۇق سىياسەت دائىرىسىدە مەلۇم دەرىجىدە مەركەزىي ئازىيادىكى ئۆزبېكىستانغا تۈركىيە پرېزىدېنتى ئېردوغان ئۆزى زىيارەت قىلدى، مۇشۇنىڭغا ئوخشاش كېلىشىم.

قەھرىمان غوجامبەردى مۇنداق دېدى. رۇسىيە بولسا بۇ مەركەزىي ئازىيەنى سوۋېت ئىتتىپاقىدىن قالغان ئۆزىنىڭ تەسىر دايرىسىدىكى بىر رېگىئون دەپ ھېسابلايدۇ. بۇلارنىڭ ھەممىسى شۇنىڭ ئۈچۈن ھەر خىل مانا ياۋروپا ئازىيە ئىقتىسادىي بىرلىك نېمىسى مۇنۇ كوللېكتىپ بىخەتەرلىك شەرتنامىسى تەشكىلاتى قاتارلىقلار دائىرىسىدە تۇتۇپ قېلىشقا تىرىشىۋاتىدۇ. لېكىن پەيدىنپەي مۇنۇ ئۇرۇشنىڭ ئاقىۋىتىدىن ئۇنىڭ تەسىر دايرىسى ئاجىزلىشىۋاتىدۇ. ئەمدى ھاكىممۇتلەق خىتايغا كېلىدىغان بولسا، ئۇيغۇرلارغا قارشى ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان مۇشۇ يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە ئۇ ئۆزىنىڭ بىر بەلباغ بىر يول ئىستراتېگىيە دائىرىسىدە ئاللىقاچان مەركەزىي ئازىيىنى ئۆزىنىڭ تەسىر دائىرىسىدىكى رايون دەپ ھېسابلايدۇ. ئۇ مۇشۇ ئىستراتېگىيە دائىرىسىدا ئىنتايىن كۈچلۈك ھەرىكەت قىلىۋاتاتتى، ئەمما يەنە شۇ رۇسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى بۇنىڭ شەرقىي ۋە غەربىي ياۋروپىغا چىقىدىغان يوللىرىنى كېسىپ تاشلىدى، ئۇرۇشنىڭ ئاقىۋىتى. شۇنىڭ بىلەن مەركىزىي ئاسىيانى بەرىبىر ئۆزىنىڭ قولىدا تۇتۇشقا تىرىشىدۇ، ئەمما ياۋروپاغا چىقىدىغان يولنى ئۇ جەنۇبتىرەك ئىزدەۋاتىدۇ ھەم شۇ تەرەپتە ھەرىكەت قىلىۋاتىدۇ. بۇنىڭمۇ ئەھمىيىتى بولىدۇ. ئەلۋەتتە، خىتاي قەتئىي قارشى مەركىزىي ئاسىيادىكى تۈركىي دۆلەتلەرنىڭ تۈركىيە بىلەن يېقىنلىشىشىغا.

رايون خاراكتېرىدىكى مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتا ئاكتىپلىق كۆرسىتىۋاتقان تۈركىيەنىڭ خەلقئارادىكى ئابرۇيىمۇ بارغانسېرى تېز ئۆسمەكتە. تۈركىيە قازاقىستان ئۈچۈن ياۋروئاسىيا بوشلۇقىدىكى ئەڭ مۇھىم ۋە ئىشەنچلىك شېرىكلەرنىڭ بىرىگە ئايلانماقتا. بۇ پروگراممىنى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۈچۈن ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى.

يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار